SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ແດລຕາ ເປັນບັນຫາສຳລັບຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບໂຄງການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ແດລຕາ ສ້າງຄ ວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຜູ້ນຳທັງຫຼາຍກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນີ້ເປັນດັ່ງນັ້ນເມື່ອທີ່ຕົວເລກຂອງການຖືກສັກຢ າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Hopkins University ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 3,000 ລ້ານຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄປແລ້ວ ບັດນີ້

ນີ້ເປັນຈຳນວນທະວີຂຶ້ນໃນການທຽບເທົ່າກັບການກະຕວງໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ມີຢູ່ປະມານ 9 ຫາ 10 ເປີເຊັນທີ່ເປັນກັນ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຜູ້ນຳດ້ານສາທາລະນະສຸກພິຈາລະນາເບິ່ງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັ ບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອກະຕຸກກະຕຸ້ນຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກສັກໃຫ້ໄປແລ້ວ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍານາງ Rochelle Walensky ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກ າເວົ້າວ່າ ທາງການສາທາລະນະສຸກບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າຄົນທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Johnson and Johnson ໃຫ້ໄປແລ້ວ ຕ້ອງການໃຫ້ສັກຢາກະຕຸ້ນເພື່ອປົກປ້ອງຈາກໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາ ຍານາງ Walensky ເວົ້າວ່າ ເຖິງປັ ດຈຸບັນນີ້ ພວກຍານາງ ເຫັນຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Johnson and Johnson ກວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ອງສັກສອງເຂັມ ເມື່ອຖືກສອບຖາມວ່າຖ້າຫາກວ່າພວກທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ອງສັກເຂັມດຽວຄ ວນໄປໃຫ້ສັກຢາບູສເຕີຫຼືບໍ່ນັ້ນ

ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຈະມີຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ຍານາງ ເຈນ ຊາກີ ເລຂາທິການຂ່າວສານຂອງທຳນຽບຂາວຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢ້ຳຄືນອີກຄຳຊີ້ແຈງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາຖືກສັກຢາວັກຊີ ນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເຮົາຈະປອດໄພ ຢາວັກຊີນໄດ້ຜົນ ມັນຂຶ້ນກັບບຸກຄົນສ່ວນໂຕທີ່ຈະໃຫ້ສັກ ຖ້າບໍ່ໃຫ້ສັກແມ່ນບໍ່ຖືກປ້ອງກັນ ວ່າຊັ້ນ ທາງການຕ່າງໆຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ວີ່ແວວ ວ່າ 68 ເປີເຊັນຂອງກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ພວກເພິ່ນບອກເຕືອນວ່າໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາສ້າງການນາບຂູ່ຕໍ່ການທີ່ກອງທັບສະຫະລັດຈະກັບສູ່ປົກກະຕິ ແລະ ມັນກໍເ ປັນການນາບຂູ່ຕໍ່ໂຮມທະຫານທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍເຕັມສ່ວນເທື່ອ

ຈາກແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຢູ່ນະທີ່ Antwerp ໃນປະເທດແບລຈຽມ ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍການສະແດງສິລະປິນອັນບໍ່ຄາດຫວັງ ຄືໂດຍດີເຈ ຕາມແນວທາງຂອງການດຶງດູ ດເອົາຊາວໜຸ່ມໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ການສະແດງສິລະປິນນັ້ນ ມີດ້ວຍການສະແດງໂດຍນັກສິລະປິນຫ້າທ່ານຈາກ Tomorrowland ທີ່ເປັນບຸນເຕັ້ນລຳດ້ານເອເລັກໂທຣນິກ ທີ່ຕາມປົກກະຕິຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Flanders ແຕ່ ກໍຖືກລົບລ້າງໄປແລ້ວໃນປີນີ້ ແລະ ກ່ອນປີນີ້ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ການສະແດງສິລະປິນນັ້ນຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງຟື້ນໂຕ Recovery Rooms ທີ່ຄົນທີ່ຫາກໍຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຖືກສັງເກດເບິ່ງເຖິງ 5 ນາທີ ເພື່ອມອງເບິ່ ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປັນ ຫຼື ຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງອັນຮ້າຍແຮງຫຼືບໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະອອກໄປໄດ້ ຄົນຄົນໜຶ່ງຈາກຄົນທີ່ສະແດງສິລະປິນຢູ່ທີ່ບ່ອນສັກຢານັ້ນ ແມ່ນດີເຈເນອອນຂອງ Tomorrowland

ດີອົກດີໃຈທີ່ໄດ້ມາສະແດງແກ່ຄົນທັງຫຼາຍອີກໃໝ່ ອີງຕາມມະຫາທະໄລ John Hopkins University ຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໃນໂລກນີ້ທະວີຂຶ້ນເກີນຂັ້ນ 3,000 ລ້ານຄົນແລ້ວ ແລະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີງຕ າມຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບໃນຂ່າວວັນທີ 2 ເດືອນກໍລະກະດາປີນີ້ ໃນເວລາປະມານ 9 ໂມງເຊົ້າ ມີຢູ່ວ່າ ຢູ່ທີ່ໄອເຕັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ເຊົ້າໆ ມີການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນ ໂດຍໃຊ້ ຢາວັກຊີນໄຟເຊີ ແລະ ກໍມີຄົນມາກມາຍໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາດັ່ງກ່າວ ສຳລັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃນການໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ